ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ວັນເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຖະບານໄດ້ຖືກກຳນົດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ພຶດສະພານີ້ ການຊຸ່ມສຳຫຼວດການລົງຄະແນນສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກແຮງງານມີຄະແນນນຳໜ້າ ແຕ່ພວກນັກວິເຄ າະການເລືອກຕັ້ງກ່າວວ່າ ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະເວົ້າວ່າຜູ້ໃດຈະຊະນະໃນຄືນການເລືອກຕັ້ງ Ariana Lucente ບີວາ ຄວານ ລາຍງານ ອີງຕາມການຊຸ່ມເດົາຫຼ້າສຸດຂອງ Newspoll ຂອງໜັງສືພິມ The Australian ພັກແຮງງານນຳໜ້າຝ່າຍພັກ ຮ່ວມລັດຖະບານ 54 ຕໍ່ 46 ເປີເຊັນ ໃນປະເພດການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງສອງພັກ ແລະ ໃນປະເພດນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ດີກວ່າ ຜູ້ນຳທັງສອງແມ່ນເກືອບເທົ່າກັນ ໂດຍທີ່ Scott Morrison ພຽງແຕ່ຈຸດໜຶ່ງຕໍ່ Anthony Albanese ເປີເຊັນຢູ່ທີ່ 43 ຕໍ່ 42 ແຕ່ ການເດົາຊຸ່ມຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຫຼາຍປານໃດວ່າພັກໃຫຍ່ໃດຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ທ່ານ Haydon Manning ຮອງສາດສະດາຈານດ້ານການເມືອງ ແລະ ລັດຖະບານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Flinders ກ່າວວ່າ ການລົງຄະແນນສຽ ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກແຮງງານຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຖ້າຫາກມີການເລືອກຕັ້ງໃນເວລານີ້ ແຕ່ລາວເວົ້າວ່າ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຄົບຖ້ວນ The polls suggest ການຊຸ່ມສຳຫຼວດສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ນີ້ແມ່ນກ ານເລືອກຕັ້ງທີ່ການຈະໄດ້ ຫຼື ເສຍນັ້ນ ແມ່ນແລ້ວແຕ່ຜູ້ນຳພັກແຮງງານ ທ່ານ Anthony Albanese ແລະ ຢ່າລືມວ່າມັນກໍຄ້າຍຄືກັນກັບການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ Shorten ຕອນທີ່ເພິ່ນສູນເສຍການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ອອກຈາ ກການເປັນຜູ້ນຳພັກແຮງງານ ແລະ ນັ້ນຄືຂອບເຂດຂອງການອ້າງອີງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ພັກແຮງງານນຳໜ້າແບບສະບາຍໆພໍສົມຄວນໃນການເດົາສຸ່ມ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນລັດຖະບານຢູ່ໃນຕຳແ ໜ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນມາ ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບງົບປະມານແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ງົບປະມານນີ້ຕ້ອງໄດ້ຄວາມນິຍົມກັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍຄົນ ແ ລະ ພັກກໍໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍແລ້ວ ທ່ານ Frank Bongiorno ສາດສະດາຈານດ້ານປະຫວັດສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ ຍັງມີເຫດຜົນອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນການຄ າດຄະເນວ່າ ໃຜຈະເປັນຜູ້ຊະນະໃນປີນີ້ ມັນມີຄວາມລັງເລໃຈແບບໜຶ່ງ ເພາະລັກສະນະຂອງຜູ້ເລືອກຕັ້ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນເວລານີ້ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ວ່າໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມໂດຍ ທົ່ວໄປ ແລະ ພັກແຮງງານເບິ່ງຄືກັບວ່າຈະກັບຄືນມາໃໝ່ ແຕ່ວ່າສະພາບການແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນແຕ່ລະລັດ ດັ່ງນັ້ນໃນຄວາມເປັນຈິງ ພັກແຮງງານແມ່ນນຳຫຼັງພັກຮ່ວມລັດຖະບານໃນລັດ Queensland ຖ້າຈະປຽ ບທຽບຄວາມມັກລະຫວ່າງສອງພັກ ແລະ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ ເພາະວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພັກແຮງງານມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງສ່ວນຫ້າຂອງບ່ອນນັ່ງໃນລັດ Queensland ໂດຍທີ່ Queensland ປະກອບດ້ວຍປະມານ 30 ໃນ 151 ບ່ອນນັ່ງຂອງສະພາຜູ້ແທ ນ ທ່ານ Bongiorno ກ່າວວ່າ ພັກແຮງງານຈະຕ້ອງຟັນຝ່າອຸປະສັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລັດເພື່ອຈະຍິນເອົາສຽງສ່ວນໃຫຍ່ ເມື່ອເວົ້າເຖິງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ດີກວ່າ ທ່ານ ດັອກເຕີ Glenn Kefford ອາຈານສອນອາວຸໂສດ້ານວິທະຍາ ສາດການເມືອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Queensland ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ນຳຂອງປະເທດໄດ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ປຽບກວ່າ ແຕ່ວ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນໃນກໍລະນີນີ້ ນັ້ນເປັນລັກສະນະທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາ ຍ ທີ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໃນການເລືອກຕັ້ງສ່ວນຫຼາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແມ່ນນຳໜ້າໃນທາງຄະແນນນິຍົມຂອງການເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ In recent months we've seen Albanese ແລະ ໃນຫຼາຍເດືອນບໍ່ດົນມານີ້ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຫັນວ່າຄ ວາມນິຍົມຂອງ Anthony Albanese ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າ Scott Morrison ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງການເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ດັ່ງນັ້ນ ນັ້ນແມ່ນການພັດທະນາທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະກ່ຽວກັບບັ ນຫາຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າເຖິງ ເຊັ່ນເລື່ອງນ້ຳຖ້ວມ ໄຟໄໝ້ ຮວມໄປເຖິງການຮັບມືຕໍ່ການລະບາດຂອງໂລກເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງລັດຖະບານເປັນທີ່ວິພາກວິຈານຢ່າງຫຼາຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳແຕ່ລະຄົນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນ ໂດຍທີ່ທ່ານ Albanese ແລະ ທ່ານ Morrison ທັງສອງປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນເພື່ອຕອບໂຕ້ຂໍ້ກ່າວຫາເລື່ອງການຂົ່ມເຫງ ການຕາຍໃນເດືອນມີນາຂອງສະມາ ຊິກສະພາສູງຂອງພັກແຮງງານ Kimberley Kitching ໄດ້ພາໃຫ້ມີການກ່າວຫາທີ່ປາກົດວ່າທ່ານນາງໄດ້ຖືກຂົ່ມເຫງໂດຍເພື່ອນຮ່ວມງານຈາກ Penny Wong Kristina Keneally ແລະ Katy Gallagher ແລະ ທຸກຄົນກໍໃຫ້ການປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ ານ Morrison ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ Albanese ວ່າບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ກ່າວຫານັ້ນ ແຕ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເອງກໍຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ຂົ່ມເຫງ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ ໂດຍສະມາຊິກສະພາສູງພັກ Liberal ທ່ານນາງ Concetta Fierravanti-Wells ໃນລະຫວ່າງການກ່າວປາໄສຕໍ່ສະພ າສູງໃນວັນທີ 29 ທີ່ແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ລົງສະໝັກໃນນາມຂອງພັກໃນການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກອິດສະຫຼະສະພາສູງ ທ່ານນາງ Jacqui Lambie ແລະ One Nation ທ່ານນາງ Pauline Hanson ກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ກ ານກ່າວຫາເລື່ອງຂົ່ມເຫງໂດຍທ່ານ Morrison ຊຶ່ງທັງໝົດນັ້ນ ທ່ານກໍໃຫ້ການປະຕິເສດ ແລະ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງວ່າຕົນໄດ້ກ່າວປາໄສໃນທາງລົບກ່ຽວກັບພື້ນຖານເລບ ານອນຂອງຄູ່ແຂ່ງເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານໃນປີ 2007 ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງ Cook ຮອງສາດສະດາຈານ Manning ກ່າວວ່າ ລັກສະນະຂອງບັນດາຜູ້ນຳພັກຍັງຈະຄົງເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ມັນເປັນ ເລື່ອງທີ່ແປກປະຫຼາດສຳລັບຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ສົນໃຈຕໍ່ລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳຢ່າງເທົ່າທີ່ປາກົດໃນເວລານີ້ ແຕ່ເມື່ອເວົ້າວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍເມື່ອການໂຄສະນາຫາສຽງເລີ່ມຂຶ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ມັນຈະແມ່ ນກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຜູ້ນຳທັງສອງທີ່ພະຍາຍາມຈະເວົ້າວ່າ ຝ່າຍນັ້ນບໍລິຫານເສດຖະກິດບໍ່ດີເທົ່າກັບເຮົາ ແລະ ຈະມີຄຳຖາມດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາກ່ອນ ກ່ຽວກັບວ່າຜູ້ໃດສາມາດເຮັດໄດ້ດີກວ່າກ່ຽ ວກັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ກາຍເປັນຄວາມກັງວົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນປັດຈຸບັນໃນບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ດ້ວຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ເມືອງ ພາຍນອກເມືອງ ແລະ ສ່ວນພູມິພາກຕ່າງໆ ທ່ານ Manning ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດຫວັງວ່າຈະມີການໂຄສະນາຫາສຽງຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍຜູ້ສະໝັກອິດສະຫຼະຫຼາຍຄົນໃນບ່ອນນັ່ງຂອງພັກ Liberal ເຊິ່ງຈະເປັນບ່ອນນັ່ງທີ່ ປະເດັນເລື່ອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຈະເປັນຈຸດສຳຄັນ ແລະ ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍກໍພາກັນຮັບເອົາວິທີການລົງຄະແນນສຽງໃນກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງ ຮວມທັງການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີ ເ ຊິ່ງຕາມທຳມະດາແລ້ວຈະແມ່ນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ມີອາຍຸສູງ ແລະ ອະນຸລັກນິຍົມ ການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນມື້ເລືອກຕັ້ງອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ນະໂຍບາຍສຳຄັນຂອງພັກທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍຂຶ້ນໃນຕອນຕົ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກຳນົດຜົນໃນຄືນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ທ່ານ ດຣ. ເຄຟເຟີດ ກ່າວວ່າ ການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຖະບານທີ່ຜ່ານມາໃນອົດສະຕຣາລີໄດ້ເປັນການແຂ່ງຂັນທີ່ໃກ້ຊິດ ແລະ ການເພີ່ມທະວີການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໝັກອິດສະຫຼະ ແມ່ນເລີ່ມມີການປ່ຽນແປງລັກ ສະນະຂອງການເມືອງ ເຊິ່ງມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບສອງພັກໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນຈະເປັນການທ້າທາຍທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ເລືອກຕັ້ງມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼັງຈາກການເປີດເຜີຍຂອງ Brittany Higgins ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິກິດການຂອງໄພນ້ຳຖ້ວມ ໄຟໄໝ້ ແລະ ໂລກລະບາດ ຫຼາຍໆຄົນກໍອິດເມື່ອຍຫຼາຍກັບການເມືອງດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບມາ ແຕ່ຄວາມ ບໍ່ພໍໃຈທົ່ວໄປກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕອອສເຕຣເລຍ ແລະ ພວກເຂົາກຳລັງຊອກຫາບາງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ຜູ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນບາງຄົນກ່າວວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ການເລື ອກຕັ້ງຂອງລັດຖະບານນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີລັດຖະບານທີ່ມີສຽງສ່ວນໜ້ອຍ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າທັງພັກແຮງງານ ແລະ ພັກ Liberal National ຈະບໍ່ສາມາດມີບ່ອນນັ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໃນສະພາຕ່ຳ ເປັນສະພາບການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຄັ້ ງສຸດທ້າຍເມື່ອທ່ານນາງ Julia Gillard ຂອງພັກແຮງງານໄດ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນປີ 2010 ສາດສະດາຈານ Bongiorno ກ່າວວ່າ ການເຕີບໂຕຂອງຄະແນນສຽງສຳລັບພັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສະໝັກອິດສະຫຼະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົນດັ່ງ ກ່າວນັ້ນເປັນໄປໄດ້ ແນວຄິດທີ່ວ່າສະພາທີ່ມີສຽງສ່ວນໜ້ອຍນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າໄກເລີຍ ເພາະວ່າໃນຂະນະທີ່ຝ່າຍຄ້ານເບິ່ງຄືວ່າຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຫັນໄປຫາພັກນ້ອຍໆ ແລະ ຜູ້ສະໝັກອິດສະຫຼະນັບມື້ຈະຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າອັດຕາໃນການເລືອກຕັ້ງສອງຄັ້ງສຸດທ້າຍແມ່ນປະມານໜຶ່ງສ່ວນສີ່ສຳລັບສະພາຕ່ຳ ດັ່ງນັ້ນມັນກໍໝາຍຄວາມວ່າປະມານ 25 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ເລືອກຕັ້ ງບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາພັກໃຫຍ່ພັກໃດພັກໜຶ່ງອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ນັ້ນກໍຮວມເຖິງພັກ National Party ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ນັ້ນແມ່ນໂອກາດສຳລັບຜູ້ສະໝັກອິດສະຫຼະ ແລະ ພັກນ້ອຍ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ ອາຣີຢານາ ລູເຊັນເທ ແລະ ບີ ວາ ຄວານ ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast